ປະເທດອັງກິດຕັ້ງໃຈວ່າ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລາຊະດອນຂອງທຸກໆປະເທດໃນເຄືອຈັກກະພົບ ເຂົ້າເປັນທະຫານຢູ່ໃນກອງທັບຂອງຕົນໄດ້ ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ເຄີຍໄດ້ມາຢູ່ໃນອັງກິດຈັກເທື່ອກໍຕາ ມ ກົດລະບຽບໃໝ່ນີ້ມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ ເພື່ອຮັບມືກັບວິກິດການໃນດ້ານການຂາດທະຫານ ແຕ່ດັ່ງທີ່ Henry Ridgwell ລາຍງານຈາກລອນດອນນັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ ພວກນັກຂົນຂວາຍທັງຫຼາຍຢາກຮູ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ສິດທິພົ ນລະເມືອງຂອງພວກທີ່ຖືກເກນເຂົ້າມາໃໝ່ມີຫຍັງແດ່ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າອອກທະຫານແລ້ວ ສາລີ ມີລາຍລະອຽດເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານ
ໃນການສະເດັດປະພາດອາຟຣິກາໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ເຈົ້າຊາຍ Charles ໄດ້ໄປໃຫ້ກຽດແກ່ພວກທະຫານຂອງອະດີດອານານິຄົມ ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ໃຫ້ອັງກິດ ຢູ່ນະຄອນອາບູຈາ ເຊິ່ງພວກທະຫານໄນເຈເຣຍ 2,000 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິ ດໄປໃນສົງຄາມໂລກສອງປາງ ຈາກອານານິຄົມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍມາເປັນເຄືອຈັກກະພົບ ແລະ ຢູ່ໃນຈຳພວກປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ ທີ່ອັງກິດກຳລັງສະແຫວງຫາຢາກເກນເອົາຄົນມາເປັນທະຫານ ລັດຖະບານອັ ງກິດຖະແຫຼງວ່າ ບົດບາດ ແລະ ຊັ້ນຕ່າງໆ ແມ່ນມີເປີດໄວ້ໃຫ້ແກ່ລາຊະດອນທົ່ວໄປຂອງພວກປະເທດຈັກກະພົບດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ການກະທຳດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ຖົມຊ່ອງຫວ່າງຂອງການເ ກນທະຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ຢູ່ໃນກອງທັບທີ່ຍັງຂາດເຂີນຢູ່ປະມານ 8,000 ຄົນ ອີງຕາມທ່ານ Paul Barnes ແຂກຢ້ຽມຢາມຈາກສະຖາບັນກອງທັບສະຫະລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ທ່ານ Barnes ກ່າວວ່າ It seems that they're not coming forward in the numbers that they used to. Um, and um, with the gap opening ປາກົດວ່າບໍ່ມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າມາສະໝັກຄືກັນກັບໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ອີງຕາມຈຳນວນທີ່ເປີດກວ້າງຢູ່ນີ້ ເຫັນວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ມັນເຕັມໂດຍໄວ ແລະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸ ດກໍຄືຈະໄດ້ມາຈາກພວກປະເທດເຄືອຈັກກະພົບ ໃນເມື່ອກ່ອນ ການເກນທະຫານເຄືອຈັກກະພົບ ແມ່ນວ່າພວກທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າມາເປັນທະຫານ ຕ້ອງໄດ້ມາຢູ່ອັງກິດຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີກ່ອນ ມາບັດນີ້ກົດລະບຽບນັ້ນ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກໄປແລ້ວ ແລະ ກອງທັບຫວັງວ່າຈະເກັບເກນໃຫ້ໄດ້ 1,350 ຄົນຕໍ່ປີ ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ທ່ານ Barnes ເວົ້າວ່າ

ແຕ່ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເຂັ້ມແຂງໃນທັດສະນະຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການຕັດສິນໃຈ ທັດສະນະຂອງພວກເຮົາໃນການເບິ່ງໂລກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງພວກເຮົາທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ນອກນັ້ນ ການເກນທະຫານຈາກເຄືອຈັກກະພົບຍັງຈະໃຫ້ຄຸນສົມບັດແນວອື່ນນຳ ຄືຈະໄດ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນອັງກິດ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃຊ້ມາແລ້ວ 4 ປີ ຫຼື ຈະໄດ້ກາຍມາເ ປັນສັນຊາດຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃຊ້ມາເປັນເວລາ 5 ປີ ເຊິ່ງນັ້ນແມ່ນປັດໄຈອັນແຮງກ້າທີ່ຈະດຶງດູດເອົາຄົນເຂົ້າມາຈົດຊື່ ດຣ ຮິວ ມິລຣອຍ ແມ່ນຫົວໜ້າບໍລິຫານພະແນກຊ່ອຍເຫຼືອນັກລົບເກົ່າ ຊຶ່ງໄດ້ຊ່ອຍພວກທະຫ ານເກົ່າຈາກເຄືອຈັກກະພົບ

ແລະ ເຈົ້າກໍບໍ່ມີສິດຈະໄດ້ເຮັດວຽກ ເພາະສະນັ້ນ ຄວາມຈິງເປັນເວລາຫຼາຍປີມາແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ການຕາຍອຶດຫິວຂອງພວກຜູ້ຄົນໝົດໄປ ຄຳແນະນຳຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈະມາ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກອງທັບຢູ່ນີ້ກໍຄື ອັນນີ້ເກືອບວ່າເປັນສິ່ງທຳອິດທີ່ເຈົ້າຄວນເຮັດ ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ເວລາເຈົ້າມາເຖິງນີ້ ມາເຂົ້າທະຫານຢູ່ໃນກອງທັບນີ້ ຢ່າສູ່ລໍຖ້າຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍ ເພາ ະວ່າມັນກິນເວລາດົນຫຼາຍ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອັງກິດໄດ້ບອກ VOA ວ່າ ການມີຄຸນສົມບັດເປັນສັນຊາດບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງປ່ຽນແປງ ແລະ ການເກນທະຫານໃໝ່ຈາກເຄືອຈັກກະພົບກໍຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໄປຕາ ມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຄືແຕ່ກ່ອນ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA